ແຕ່ມື້ນີ້ເຂົ້າກ້ອງນັ້ນກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມການກິນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະມີຂາຍທົ່ວໄປໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ເພາະເຫດໃດຮູ້ບໍ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ເຫດຜົນກໍຄື ໃນເຂົ້າກ້ອງນັ້ນມີວິຕາມິນແລະເສັ້ນໃຍພືດຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເສັ້ນໃຍ ພືດແມ່ນຫຍັງ ຂ້າພະເຈົ້າຈະອະທິບາຍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຮັບຟັງ ແຕ່ກ່ອນຄົນເຮົາມັກຄິດວ່າເສັ້ນໃຍພືດໃນພືດບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ ຈຶ່ງພະຍາຍາມເອົາມັນອອກ ແຕ່ທຸກມື້ນີ້ເຮົາເຫັນວ່າຄຸນຄ່າຂອງເສັ້ນໃຍພືດ ເຫຼົ່ານັ້ນມີຫຼາຍ ເສັ້ນໃຍພືດຖືກຄົ້ນພົບໂດຍທ່ານ Dennis Burkitt ແພດອາສາສະໝັກໃນທະວີບອາຟຣິກາ ເພິ່ນສັງເກດເຫັນວ່າຄົນທີ່ກິນນັ້ນບໍ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບຄືກັບຄົນຕາເວັນຕົກ ເພາະຊາວບ້ານທີ່ນັ້ນ ກິນອາຫານຈຳພ ວກພືດທີ່ມີເສັ້ນໃຍສູງ ຕ່າງຈາກຄົນຕາເວັນຕົກທີ່ກິນອາຫານມີເສັ້ນໃຍນ້ອຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ກິນອາຫານນີ້ບໍ່ສະບາຍແລະປ່ວຍເປັນໂລກຊະນິດຕ່າງໆ ເສັ້ນໃຍພືດຄືພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງພືດທີ່ຮ່າງກາຍຂອງ ຄົນເຮົາບໍ່ສາມາດຍ່ອຍແລະດູດຊຶມໄດ້ ເສັ້ນໃຍພືດເຂົ້າໄປສູ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ກໍຈະຖືກຂັບອອກມາ ສັງເກດໄດ້ຈາກເສດຂອງຜັກ ຫຼືໝາກໄມ້ທີ່ອອກມາກັບອາຈົມ ເສັ້ນໃຍພືດມີສອງຊະນິດຄື ຊະນິດທີ່ບໍ່ ສາມາດລະລາຍໃນນ້ຳໄດ້ ເສັ້ນໃຍປະເພດນີ້ຈະດູດຊຶມເອົານ້ຳເຂົ້າໄປໃນໃຍ ເຮັດໃຫ້ຂະໜາດຂອງໃຍຂະຫຍາຍຕົວໃຫຍ່ຂຶ້ນ ເສັ້ນໃຍພືດອີກຊະນິດໜຶ່ງເປັນຊະນິດທີ່ລະລາຍໃນນ້ຳໄດ້ ຈາກນັ້ນຈະມີລັກສ ະນະຄ້າຍຄືແພບາງໆຫຸ້ມຫໍ່ອາຫານໄວ້ ເຮັດໃຫ້ການດູດຊຶມອາຫານເກີດຂຶ້ນຢ່າງຊ້າໆ ເສັ້ນໃຍພືດປະເພດນີ້ມີຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານແລະໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ ຮູ້ສຶກຫິວເຂົ້າໄວ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຕ້ອງການຫຼຸດນ້ຳໜັກ ທ່ານຕ້ອງກິນອາຫານປະເພດທີ່ມີເສັ້ນໃຍສູງ ເພາະວ່າຈະໃຫ້ໄດ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບແຄລໍຣີຫຼາຍ ອາຫານຈຳພວກນີ້ມີເສັ້ນໃຍສູງ ດັ່ງນັ້ນຕ້ ອງຫຍ້ຳໃຫ້ດົນແລະໃຫ້ແຫຼກ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບລົດຊາດອາຫານ ເມື່ອກືນລົງໄປໃນກະເພາະກໍຈະດູດຊຶມເອົານ້ຳຍ່ອຍແລະນ້ຳລາຍທີ່ປົນກັບອາຫານ ເຮັດໃຫ້ຂະໜາດຂອງອາຫານຕຶງຂຶ້ນ ແລະອາຫານກໍຈະເ ຕັມກະເພາະ ແລະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກອີ່ມໄວ ເຮັດໃຫ້ເຮົາກິນອາຫານນ້ອຍລົງ ເມື່ອເສັ້ນໃຍອາຫານມີຫຼາຍ ກະເພາະຈະໃຊ້ເວລາຍ່ອຍອາຫານດົນ ກໍເລີຍເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກອີ່ມດົນກວ່າປົກກະຕິ ເສັ້ນໃຍພືດມີສ່ ວນປະສົມຂອງຢາງໜຽວແລະເພັດຕິນ ຊ່ວຍໃຫ້ລຳໄສ້ນ້ອຍດູດຊຶມນ້ຳຕານກຣູໂກສເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດຊ້າລົງ ຊຶ່ງເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດສູງ ຫຼື ຕ່ຳເກີນໄປ ອາຫານຈຳພວກເສັ້ນໃ ຍພືດນີ້ແຫຼະ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເໝາະສົມກັບຄົນທີ່ເປັນໂລກເບົາຫວານ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດຕ່ຳ ນອກຈາກນີ້ ເພັກຕິນ ແລະ ຢາງໜຽວໃນເສັ້ນໃຍພືດຍັງຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບໄຂມັນໂຄເລສເຕີຣໍໃນເລືອດໄ ດ້ອີກດ້ວຍ ຈຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກ ແລະ ປ້ອງກັນການເປັນໂລກເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈໄດ້ ການກິນອາຫານປະເພດທີ່ມີເສັ້ນໃຍພືດຈະຊ່ວຍໃຫ້ອາຫານເຄື່ອນຕົວຈາກລຳໄສ້ນ້ອຍໄປສູ່ລຳໄສ້ໃຫຍ່ໄດ້ໄວຂຶ້ນ ຈຶ່ງຫຼຸດກ ານດູດຊຶມສານທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ ເຊັ່ນ ໄຂມັນ ແລະ ສານພິດຕ່າງໆ ນອກຈາກນີ້ ເສັ້ນໃຍອາຫານຍັງໃຫ້ວິຕາມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ ເຮັດໃຫ້ອາຫານມີລົດຊາດແຊບຊ້ອຍ ຍັງມີໂລກພະຍາດອື່ນໆຫຼາຍຊະນິດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການຂາດເສັ້ນໃຍອາຫານ ໂລກພະຍາດທີ່ວ່າ ແລະ ເປັນກັນຫຼາຍທີ່ສຸດນີ້ກໍຄື ທ້ອງຂີ້ຮາກ ການຂັບຖ່າຍລຳບາກ ເວລາຖ່າຍຕ້ອງເບັ່ງກ້າມໜ້າທ້ອງ ເປັນສາເຫດຂອງການຖ່າຍອອກເລືອດ ໄສ້ ເລື່ອນ ເສັ້ນເລືອດຂອດ ແລະ ຜະໜັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ໃຄ່ຂຶ້ນ ອີກໂລກໜຶ່ງຂອງການກິນອາຫານທີ່ຂາດເສັ້ນໃຍພືດກໍຄືໄສ້ຕິ່ງອັກເສບ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາ ຫຼື ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາບໍ່ມັກມີ ບັນຫານີ້ປານໃດ ເພາະພວກເຂົາບໍ່ນິຍົມກິນອາຫານແບບຊາວຕາເວັນຕົກ ຫຼື ອາຫານທີ່ຖືກຂັດສີຈົນສູນເສຍເສັ້ນໃຍອາຫານ ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ຄົນອາຊີມັກຮຽນແບບຝຣັ່ງຕາເວັນຕົກ ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ ອາຫານມີເສັ້ນໃຍສູງເສຍຄຸນຄ່າທາງອາຫານ ເຊັ່ນ ເຂົ້າຖືກຂັດສີຈົນຂາວ ແປ້ງສາລີຂາວ ນ້ຳຕານຊາຍຂາວ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງຈະຄິດພໍ້ກ່ຽວກັບຄວາມກ່ຽວຂ້ອງລະຫວ່າງເສັ້ນໃຍພືດວ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບໂລກພະ ຍາດຫຼາຍຊະນິດ ເພາະສະນັ້ນ ຄວນກິນອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃຍຈຳພວກພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ທຸກມື້ ວິທີສັງເກດງ່າຍໆວ່າເຮົາໄດ້ຮັບເສັ້ນໃຍພືດພຽງພໍ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ເຮົາສາມາດສັງເກດໄດ້ຈາກອາຈົມ ອາຈົມຈະອ່ອ ນ ເປັນກ້ອນ ບໍ່ແຫຼວ ຈະຟູຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳ ມີອາຈົມຫຼາຍ ແລະ ຍາວປະມານ 20-25 ຊັງຕີແມັດ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນປະລິມານທີ່ດີ ມີການສຶກສາພົບວ່າ ການກິນອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃຍຫຼາຍຈະບໍ່ເປັນຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ວິຕາມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ຕ່າງໆ ຈະຖືກດູດຊຶມເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດ ສິ່ງທີ່ແນ່ນອນກໍຄື ເມື່ອມີເສັ້ນໃຍຫຼາຍ ຮ່າງກາຍຈະຂັບຖ່າຍອອກໄປໝົດ ບໍ່ມີໃຜປະຕິເສດວ່າ ການກິນອາຫານເຈບໍ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບເສັ້ນໃຍອາຫານສູງ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ກິນຊີ້ນສັດ ຄວນຫັນມາກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ສຳລັບອາຫານຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ ພິຊຊາ ແຮມເບີເກີ ຂະໜົມໂດນັດ ແລະ ອາຫານທີ່ຜະລິດຈາກແປ້ງຂາວທີ່ມີເສັ້ນໃຍນ້ອຍ ກິນແລ້ວຕຸ້ ຍ ເປັນສາເຫດຂອງໂລກຂາດເສັ້ນໃຍພືດຄືກັນ ເອົາລະ ທ່ານຜູ້ຟັງ ມື້ນີ້ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວ ຢ່າລືມທ່ານຜູ້ຟັງ ເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃຍສູງ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງທ່ານ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍກ ານໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ສະບາຍດີ ທ່ານເຊີນຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງ ເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍກາ ນວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ
ຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ເລີຍເນາະ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆ ຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານນຳກັນເລີຍ

ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ ທາງລາຍການຂອງເຮົາຢາກຟັງຄວ າມຄິດຄວາມເຫັນຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້

ຫຼືອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao at awr.org l a o at awr.org
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄຳສອນເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຂອງພະເຢຊູ ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ
ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ທຸກມື້ນີ້ເຮົາໄດ້ເຫັນບັນຫາສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນໂລກ ທີ່ມີຢູ່ຢ່າງມາກມາຍກ່າຍກອງ ເບິ່ງລົງມາລະດັບລຸ່ມແລ້ວ ເຮົາກໍເຫັນໃນບ້ານເມືອງ ໃນຄອບຄົວຕ່າງກໍໄດ້ຮັບຜົນ ກະທົບເໝືອນກັນເບີດນັ້ນແຫຼະ ບັນຫາຂອງໄວລຸ້ນບໍ່ເຊື່ອຟັງພໍ່ແມ່ ບັນຫາຢາເສບຕິດ ການຂີ້ລັກປຸ້ນຈີ້ ສາມີພັນລະຍານອກໃຈກັນ ຄວາມຂັດແຍ້ງທາງດ້ານ ຄວາມເຊື່ອໃນສາສະໜາ ແລະ ອື່ນໆອີກຢ່າງມາກມາ ຍກ່າຍກອງ ນັບວັນຈະເພີ່ມທະວີຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ພໍ່ແມ່ຕ່າງກໍເປັນຫ່ວງລູກໆທີ່ກຳລັງໃຫຍ່ ຈາກໄວເດັກຂຶ້ນສູ່ໄວລຸ້ນ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະຫຼົງໄປໃນວົງວຽນຂອງສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍ ຄືຢາເສບຕິດ ການຄົບເພື່ອນທີ່ບໍ່ດີ ທ່າ ນຜູ້ຟັງ ເຖິງຈະເຫັນບັນຫາ ແລະ ສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍທັງຫຼາຍມາກມາຍກ່າຍກອງແບບນີ້ ຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນກໍຕາມ ແຕ່ສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍເຫຼົ່ານັ້ນກໍຍັງເກີດຂຶ້ນມາຈາກມານຊາຕານ ເພາະເຂົາເບິ່ງບໍ່ເຫັນຕົວຂອງມັນ ແລະ ບາ ງທີອາດເປັນເພາະບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າ ມານຊາຕານມີຈິງ ຫຼື ບໍ່ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍນຳເລື່ອງລາວທີ່ມາຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ສິ່ງແລກກໍຄື ເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບວ່າມານ ຫຼື ຊາຕານນັ້ນມີອີ່ຫຼີ ມັນຄືຕົ້ ນຕໍຂອງຄຳວ່າບາບ

ແຕ່ຕໍ່ມາໄດ້ຄິດກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ກະຖືກຂັບໄລ່ຈາກສະຫວັນສະຖານ ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ພະຍາມານກໍພະຍາຍາມເຮັດທຸກວິທີທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຫຼົງໄຫຼໄປຈາກພຣະເຈົ້າ ມານຊາຕານຊື່ນີ້ແປວ່າຂັດຂວ າງ ມັນຈຶ່ງເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອຂັດຂວາງສິ່ງທີ່ດີງາມ ຄືຄວາມຊອບທຳ ແລະ ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງສອນໄວ້ ດ້ວຍເຫດນີ້ ເມື່ອໃດທີ່ມີສິ່ງດີສິ່ງງາມ ຫຼື ຄວາມບໍລິສຸດ ຊາຕານກໍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຂົ້າໄປທຳລາຍມັນ ພ ຣະເຢຊູຊົງປຽບທຽບເອົາໄວ້ວ່າ ເໝືອນກັບຊາວນາໄປຫວ່ານເມັດເຂົ້າເອົາໄວ້ຢູ່ໃນທົ່ງນາຂອງເຂົາ ຕໍ່ມາໄດ້ມີສັດຕູ ໄປຫວ່ານເມັດມານ ຊຶ່ງເປັນຫຍ້າຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄຶງກັບຕົ້ນເຂົ້າ ແລະ ໃ ນທີ່ສຸດມັນກໍເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ຈົນເບິ່ງບໍ່ອອກເລີຍວ່າ ອັນໃດຄືເຂົ້າແທ້ ແລະ ອັນໃດຄືເຂົ້າມານ ຊາວນາຈະກ່ຽວຖິ້ມກໍບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງລໍຈົນກະທັ້ງເຂົ້າແກ່ຈົນເຖິງເວລາກ່ຽວຈຶ່ງຈະແຍກອອກ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄຳວ່າເຂົ້າແທ້ຄືເຂົ້າມານນີ້ ພາສາລາວເຮົາເອີ້ນວ່າຫຍ້າເຂົ້ານົກນັ້ນແຫຼະ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໂລກກໍເໝືອນກັນກັບທົ່ງນາທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງໄວ້ ແຕ່ຊາຕານໄດ້ນຳເອົາຄວາມຊົ່ວຮ້າຍມາຫວ່ານໃສ່ ຈຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມໂລກເຮົາເປັນຢ່າງທີ່ເຮົາເຫັນນີ້ ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີຈຶ່ງສອນໄວ້ວ່າ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບເນື້ອໜັງ ແລະ ເລືອດເນື້ອ ແຕ່ເຮົາຕໍ່ສູ້ກັບພວກພູດຜີປີສາດທີ່ຄອບຄອງຢູ່ໃນອາກາດກາງຫາວທີ່ມີ ອຳນາດ ພວກພູດຜີປີສາດ ທີ່ຄອງຢູ່ໃນພື້ນພິພົບໃນຍຸກນີ້ ແລະ ກໍຕໍ່ສູ້ກັບພວກວິນຍານທີ່ຊົ່ວຊ້າໃນສະຫວັນນະສະຖານ ແມ່ນແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບອຳນາດມືດຂອງພູດຜີປີສາດທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ມັນມີກຳ ລັງມາກມາຍເກີນກວ່າທີ່ມະນຸດຈະຕໍ່ສູ້ກັບມັນໄດ້ ອຳນາດການລໍ້ລວງຂອງມັນຈຶ່ງມີຢ່າງມາກມາຍກ່າຍກອງ ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອຄົນໃດຄົນໜຶ່ງຕ້ອງຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ອຳນາດອັນຊົ່ວຮ້າຍຂອງມານຊາຕານແລ້ວ ກໍເທົ່າ ກັບວ່າເຂົາກາຍເປັນເຄື່ອງມືແຫ່ງການທຳລາຍຂອງມັນໄປຊະແລ້ວ ເພາະສະນັ້ນ ການສອນໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ລະມັດລະວັງໃນສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍມັນຈຶ່ງຈຳເປັນທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າໃນໂລກນີ້ມີສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າ ຍເລວຊາມມາກມາຍກ່າຍກອງ ແມ້ແຕ່ໃນສິ່ງທີ່ດີກໍອາດຈະຖືກນຳໄປພິກຜັນ ແລະ ຫັນປ່ຽນໃຫ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍໄດ້ ເຊັ່ນ ຮູບເງົາທີ່ດີງາມສົ່ງເສີມທັງສິນລະທຳ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທັງວິຊາການ ແລະ ປະໂຫຍ ດອື່ນໆຢ່າງມາກມາຍກ່າຍກອງ ແຕ່ກໍຍັງມີຮູບເງົາທີ່ນຳເອົາຄວາມຊົ່ວຮ້າຍມາສະແດງອອກຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີ ທີ່ມີປະໂຫຍດມະຫາສານກາຍເປັນເຄື່ອງຫຼິ້ນເກມ ແລະ ນຳໄປໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດໆ ແລະ ສ້າງນິ ດໄສໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີຄວາມເກເລ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ເຖິງແມ່ນວ່າຊາຕານຈະມີອຳນາດຢ່າງມາກມາຍກ່າຍກອງຈັກພຽງໃດກໍຕາມ ເຮົາກໍຍັງມີຄວາມຫວັງ ເພາະພຣະເຢຊູຊົງຊະນະມານຮ້າຍແລ້ວ ມັນ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດທຳຮ້າຍ ຫຼື ທຳລາຍຄົນທີ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າໄດ້ ເພາະອຳນາດຂອງມັນຖືກທຳລາຍລົງແລ້ວ ດ້ວຍລິດອຳນາດຂອງພຣະເຢຊູ ແມ່ນຢູ່ທີ່ເຮົາຍັງຕ້ອງພົບກັບບັນຫາອີກຢ່າງມາກມາຍໃນຊີວິດ ແຕ່ບາງ ຄັ້ງຈະລົ້ມລຸກຄຸກຄານ ພຣະເຢຊູກໍຍິນດີໃຫ້ອະໄພ ແລະ ໃຫ້ເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ ວິທີການຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍກໍຄື ຢ່າເຂົ້າໄປໃກ້ສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ເພື່ອຈະຕໍ່ສູ້ກັບມັນໄດ້ ໃຫ້ຮັບເອົາອາວຸດແຫ່ງ ປັນຍາ ອາວຸດແຫ່ງອຳນາດຂອງຄຳສອນຂອງພຣະເຈົ້າເອົາໄວ້ຢູ່ກັບໂຕຂອງພວກເຮົາຢູ່ຕະຫຼອດໄປ ເພື່ອຈະຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍເຫຼົ່ານັ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງສາມາດສຶກສາເລື່ອງນີ້ໄດ້ຈາກບົດຮຽນ ພົບແລ້ວ ຊຶ່ງເ ຮົາຈະມີໃຫ້ທ່ານ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງຂຽນຈົດໝາຍຂໍໄປ ອີກແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ໜ້າເສຍດາຍ ມາຮອດເວລານີ້ ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງອີກແລ້ວ ເຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ ກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ
ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ
ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວັນຕິສສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ

ຫຼືຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງລາຍການຈາກທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road ສິງກະໂປ 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A P O R E 298186 ຫຼືອີເມລມາກໍໄດ້ lao@awr.org l a o @ a w r . o r g ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໃນຄັ້ງໜ້າ ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະອາຈານສິງຫາ ກໍຈະນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມມາຟັງໃນລາຍການຄັ້ງໜ້າເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະພ້ອມກັນນັ້ນລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂ ຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ ເວລາຂອງເ ຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ແລະຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ